SBS Radio ລາວ ກ່ຽວກັບການບ້ານການເມືອງພະມ້າ ປາກົດວ່າກຳລັງກອງທັບພະມ້າທີ່ຍຶດອຳນາດການປົກຄອງໄປສຳເລັດ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາວັ່ງໜຶ່ງນີ້ ແມ່ນວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີວີ່ແວວໃດໆວ່າ ຈ ະມອບອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ແກ່ພົນລະເຮືອນ ນອກຈາກເຂັ້ມງວດການກຳອຳນາດການປົກຄອງປະເທດພະມ້າຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເມື່ອທີ່ສາກົນນານາຊາດກໍຮັດແໜ້ນຜູ້ນຳທະຫານພະມ້າຂຶ້ນເປັນຂັ້ນໆ ລາວ ແລະ ພະມ້າມີເຍື່ອໃຍກັນມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ແລະ ລາວນອກກັບພະມ້ານອກປະເທດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາການສຳພາດທ່ານ ເດດທີ ແສງລັດ ປະທານອົງການໂຮມລາວເພື່ອສັນຕິ ພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ສາຂາປະເທດອົດສະຕາເລຍ ມາເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ ທ່ານປະທານ ເດດທີ ແສງລັດ ຂອງອົງການໂຮມລາວເພື່ອສັນຕິພາບປະຊາທິປະໄຕ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາ ວປະເທດພະມ້ານີ້ນະ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ມີ ແລະກໍປະຊາຊົນພະມ້ານີ້ມີຄວາມກ້າຫານ ດຸດັນ ອອກມາປະທ້ວງທົ່ວປະເທດຊາດບ້ານເມືອງພະມ້າ ແລະກະໃນຕ່າງປະເທດນີ້ມາກມາຍຫຼາຍທີ່ສຸ ດ ເອົາຊີວິດເປັນເດີມພັນນີ້ນະ ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນແນວໃດ ມັນຈັ່ງເປັນຈັ່ງຊັ້ນນະ ກ່ຽວກັບເຫດການຂອງພະມ້າດຽວນີ້ ຄືທະຫານໄດ້ອອກມາກຳອຳນາດ ລົບລ້າງລັດຖະບານທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງຂອງ ປະຊາຊົນໄປໝົດແລ້ວ ແລ້ວເຫດການໂຕນີ້ມັນຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ຕິດຕາມກັນຢູ່ທຸກມື້ ທຸກວັນ ທຸກຊົ່ວໂມງ ກະອາດເປັນໄດ້ ເພາະວ່າ ນັບແຕ່ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ ເອກະລາດປີ 1948 ມານີ້ ພະມ້າຖືກ ປົກຄອງດ້ວຍຜະເດັດການທະຫານຕະຫຼອດມາ ແລ້ວປະຊາຊົນນີ້ມັນເບື່ອ ມັນອີ່ມ ມັນເຕັມແລ້ວ ທີ່ວ່າຈະຢູ່ກ້ອງອຳນາດຂອງທະຫານນັ້ນຕະຫຼອດໄປ ເພາະວ່າປະຊາຊົນທຸກຍາກ ປະເທດທຸກຍາກ ແລ້ວບັນດາ ເຈົ້ານາຍທະຫານນັ້ນຮັ່ງມີດີໄດ້ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ການອີ່ມໂຕຂອງປະຊາຊົນນີ້ ມັນບໍ່ມີ ອັນ ວັນເຂົາເຈົ້າຈະຢຸດ ແລ້ວພວກເຮົາກໍສະແດງຄວາມ ອ່າ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ສະແດງຄວາມນັບຖືຮັກແພງມາຍັງປະ ຊາຊົນພະມ້າ ອັນນີ້ແມ່ນເຮົາສັນລະເສີນເຂົາເຈົ້າທີ່ສຸດ ເຂົາເຈົ້າເກັ່ງ ເກັ່ງຫຼາຍ ຂະເຈົ້າບໍ່ຍອມເລີຍ ຊີວິດເທົ່າໃດເຂົາເຈົ້າກໍຊິສູ້ ອັນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນປະຈັກຕາຮອດຊູ່ມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການຊີ້ແຈງອະທິບ າຍຂອງທ່ານນີ້ນະ ໝາຍເຖິງວ່າປະເທດພະມ້ານີ້ມັນຢູ່ໃຕ້ອຳນາດຜະເດັດການຂອງກອງທັບພະມ້ານີ້ມາຍາວນານ ແຕ່ປະຫວັດສາດພຸ້ນ ເລີຍມີຄວາມອິດເມື່ອຍເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ໃນເມື່ອມາຍຶດອຳນາດການ ປົກຄອງຈາກປະຊາຊົນໄປອີກນີ້ ຂະເຈົ້າກໍເລີຍວ່າທົນທານຄວາມເບື່ອໜ່າຍ ຄວາມທົນທຸກທໍລະມານບໍ່ໄດ້ ກໍເລີຍວ່າອອກມາຕໍ່ສູ້ກອງທັບພະມ້າ ເພື່ອວ່າຊິຍາດແຍ່ງເອົາສັນຕິພາບປະຊາທິປະໄຕມາສູ່ພົນລ ະເຮືອນພະມ້າແມ່ນບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ປະຊາຊົນນັ້ນ ເຮົາພໍເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າຢູ່ ວ່າຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາຫັ້ນ ຂະເຈົ້າຢູ່ຍ້ອນຄວາມທຸກຄວາມຍາກ ທີ່ບໍ່ມີໂອກາດສ້າງເນື້ອສ້າງໂຕ ສ້າງຄອບສ້າງຄົວ ບໍ່ມີໂອກາດ ອ່າ ລູກ ເຕົ້າຊິໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຄົນລຸ້ນໃໝ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຊາວໜຸ່ມໃນຕ່າງປະເທດ ນຳອິນເຕີເນັດ ນຳປະເທດອ້ອມຂ້າງ ມີໂອກາດຮ່ຳຮຽນ ສ້າງໂຕເອງໃຫຍ່ໂຕ ອັນ ແລ້ວ ສຳລັບປະຊາຊົນພະມ້າບໍ່ມີໂອກາດເລີຍ ເພາະ ວ່າອິນເຕີເນັດມັນຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຄິດຄົ້ນໄດ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເນັ້ນຈຸດທີ່ວ່າມັນອີ່ມໂຕແລ້ວ ມັນພໍແລ້ວ ອຳນາດຜະເດັດການທະຫານນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງລຸກຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ມີວັນຈະຖອ ຍເລີຍ ກ່ຽວກັບປະເທດພະມ້ານີ້ນະ ບັນຫາປະຊາທິປະໄຕເສລີພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ລະ ກໍແມ່ນເລື່ອງຂອງພະມ້າ ຄົນພະມ້າເອງ ແລະ ທ່ານທີ່ວ່າເປັນຄົນລາວເນາະ ທີ່ວ່າທ່ານນີ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງກາ ນຮ່ວມລາວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ນະ ເປັນຫຍັງໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຂົາ ເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນນັ້ນ ເລື່ອງຜະເດັດການຄອມມິວນິດ ຫຼື ຜະເດັດການທະຫານນັ້ນ ມັນກະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ທຸກຜະເດັ ດການນີ້ແມ່ນ evil ໝົດ ເປັນພິດ ແລະ ທຳລາຍປະຊາຊົນ ທຳລາຍປະເທດຊາດ ແປວ່າ ຕັດເອົາປະຊາຊົນນັ້ນອອກຈາກການບໍລິຫານປະເທດ ອັນນີ້ແມ່ນຜະເດັດການ ເພາະສະນັ້ນ ໃນເມື່ອວ່າປະຊາຊົນພະມ້າຕໍ່ຕ້ ານຜະເດັດການທະຫານ ພວກລາວເຮົາກະຕໍ່ຕ້ານຜະເດັດການຄອມມິວນິດ ຢູ່ປະເທດໄທກະຕໍ່ຕ້ານຜະເດັດການທະຫານຄືກັນ ຢູ່ຂະເໝນກະຕໍ່ຕ້ານຜະເດັດການຂອງອັນນ່າ ລັດຖະບານປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະສ ະນັ້ນແລ້ວ ເລື່ອງການນັ້ນ ລາວເຮົາທີ່ໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບພະມ້ານີ້ ກະຍ້ອນເຫດຜົນວ່າເຮົາຕໍ່ຕ້ານລັດທິອັນດຽວກັນ ຄ້າຍຄືກັນ ແລ້ວປະຊາຊົນກໍໄດ້ຮັບເຄາະຮັບກຳແບບດຽວກັນ ແລະ ໃນເວລາກ່ອນທີ່ວ່າຊິມີເ ລື່ອງການເມືອງວຸ່ນວາຍຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້ານີ້ນະ ທີ່ວ່າຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ມັນກະມີສັນຕິພາບວ່າຊັ້ນເຕາະ ບໍ່ມີເສິກມີເສືອ ບໍ່ມີການຜະເດັດການຫຍັງກັນນີ້ນະ ໃນໄລຍະນັ້ນນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ມາຫຍຸ້ງກ່ຽວ ຊົດຊ່ວຍພວກທ່ານໃນການຫາເອົາເສລີພາບ ຫຼືວ່າ ປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ລາວເສລີເຮົາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຊິດນີນີ້ ໄດ້ມີການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບພະມ້າເສລີ ຂະເໝນເສລີ ຫວຽດນາມ ເສລີ ມາເປັນປະຈຳ ເພາະເຮົາຖືວ່າເຮົາຢູ່ນອກປະເທດນີ້ເປັນເສລີປະຊາທິປະໄຕ ແລ້ວການປົກຄອງຢູ່ບ້ານເຮົາ ຢູ່ພະມ້າ ຢູ່ລາວ ຢູ່ອັນນ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຂະເໝນນັ້ນ ຖືວ່າແມ່ນຜະເດັດການ ພວກເຮົາມີຄວ າມສຳພັນກັນມາຕະຫຼອດ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງພະມ້ານີ້ກໍທີ່ວ່າຊຸມຊົນພະມ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນມາຮອດຫູນີ້ແມ່ນວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານນີ້ ລະກະຂອງຄົນຂະເ ໝນ ລະກະບາງທີຫວຽດນາມພ້ອມ ຈະໄປຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ ກອດຄໍກັບພວກເຂົາເຈົ້າເດີນຂະບວນປະທ້ວງທະຫານພະມ້າໃນປະເທດພະມ້າ ຢູ່ທີ່ຊິດນີ ໃນມື້ອື່ນນີ້ນີ້ນະ ທີ 6 ມີນາ 2021 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັ ນຈະມີຈິງຫຼືບໍ່ ຄັນວ່າມີຈິງນີ້ ລາຍການ ຫຼືວ່າຊິເຮັດຫຍັງໃດເນາະ ມື້ອື່ນນີ້ເປັນວັນທີ 6 ເດືອນ 3 ປີ 2021 ເວລາ 3 ໂມງ ເຖິງ 6 ໂມງແລງ ຈະມີເດີນຊຸມນຸມປະທ້ວງກ່າວປະນາມລະບອບຜະເດັດການທະຫານ ຢູ່ໃນກາ ງເມືອງຊິດນີ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ Martin Place ຊຶ່ງເປັນໃຈເມືອງແທ້ໆຂອງ ຂອງນະຄອນຊິດນີ ພວກລາວເຮົາກໍຈະໄປຮ່ວມ ພວກຂະເໝນກໍຈະໄປຮ່ວມ ພວກຫວຽດນາມກໍຈະໄປຮ່ວມ ກະວ່າຊິມີຫຼາຍປານໃດເນາະ ຄົນລາວ ໄປຮ່ວມ ຫຼືວ່າທັງໝົດຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ທີ່ Martin Place ໃນນະຄອນຊິດນີຫັ້ນນະ ຊິ ຊິມີຫຼາຍປານໃດເນາະ ອັນນະ ສຳລັບພະມ້າຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພ້ອມພຽງກັນ ເພາະວ່າປະຊາຊົນພະມ້າຢູ່ໃນອັນ ຊິດນີນີ້ ມັ ນເກືອບ ເກືອບ 30,000 ຄົນເດ້ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມພຽງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສຳລັບລາວເຮົານີ້ ເຮົາກໍຈະທ້ອນໂຮມກັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ແລ້ວພິທີຫັ້ນ ນອກຈາກທີ່ວ່າປາໄສປະນາມຕ່າງໆ ແລະ ມີຫຍັ ງແດ່ເນາະ ອາ ອັນນີ້ກະຊິມີເທົ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າວ່າ make the voice heard ແລະກະຊິມີການປາໄສ ແລະກະມີການຊີ້ເຫດຜົນວ່າ ທະຫານຕ້ອງ ປາໄສບອກປະຊາຊົນຕ້ອງເກັ່ງກ້າ ແລະກະຕ້ອງຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນທຸກແງ່ທຸກມຸມ ໂດຍສະເພາະສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໃຫ້ລັດຖະບານນັ້ນ ທະຫານພະມ້າ ຜະເດັດການທະຫານພະມ້າຫັ້ນເຫັນ ແລະກະໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍ ໃຫ້ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍນີ້ເຫັນວ່າ ປະ ຊາຊົນຈະບໍ່ຍອມເດັດຂາດ ມັນຈະມີການກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍລົງໂທດລົງກຳຝ່າຍທະຫານພະມ້າຫຼືບໍ່ເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ຂວາງກັ້ນເສດຖະກິດ sanction ພວກທະຫານຕ່າງໆນີ້ຫຼືບໍ່ ຕາມຂ້າພະເຈົ້ າສາລະສູດເບິ່ງເນາະ ດຽວນີ້ກະອາດຊິ too early ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍນີ້ ກໍໄດ້ນຳພາໃນດ້ານ ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດຢູ່ໃນອັນ ເອເຊຍນີ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ໃນເມື່ອສະຫະລັດອາ ເມລິກາ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະກະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເອົາທ່າທີແຂງ ອອສເຕຣເລຍນີ້ກະຊິຕ້ອງເອົາທ່າທີແຂງຄືກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ດ້ານການເມືອງ ອັນ ກ່ຽວກັບພະມ້າປະທ້ວງໃນປະເທດພະມ້າ ຫຼືວ່າໃນທົ່ວໂລກນີ້ນີ້ນະ ຕາມທີ່ມອງເບິ່ງນີ້ແປວ່າ ຫ້າວຫັນ ແລະກະເກັ່ງກ້າ ຍຶດໝັ້ນໃນແນວຄິດທີ່ວ່າປະເທດພະມ້າຕ້ອງມີເສລີປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ແມ່ນວ່າມັນ ກະປະທ້ວງ ທີ່ວ່າຖືກທະຫານພະມ້ານີ້ປາບປາມ ຍິງຕາຍຄາທີ່ມາແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 50 ຄົນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຄັນເຮົາທຽບເທົ່າກັບພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ຫຼືວ່າປະເທດໄທ ຫຼືວ່າໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນີ້ນະ ແມ່ນ ວ່າພະມ້ານີ້ ມັນ ມັນ ມັນກ້າຫານແທ້ໆນີ້ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ປະຊາຊົນພະມ້າຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເດັດດ່ຽວທີ່ສຸດ ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ປະ ເພາະວ່າທໍລະມານມາຫຼາຍສິບປີຫັ້ນ ມັນເຕັມແ ລ້ວ ມັນອີ່ມແລ້ວ ແລ້ວບັດນີ້ສຳລັບລາວເຮົາດຽວນີ້ຫັ້ນ ລາວເຮົານີ້ ມັນກໍຕ້ອງເອົາເຫດການຂອງພະມ້ານີ້ເປັນແວ່ນແຍງທີ່ສຳຄັນ ສິ່ງໃດທີ່ວ່າພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຮັດກັບປະຊາຊົນ ເຮັດກັບປະເທດຊ າດໂຕເອງຫັ້ນ ມັນຈະກັບມາເປັນ ເປັນຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງ ເຖິງວ່າລາວເຮົາບໍ່ມີການກໍ່ໃຫຍ່ໂຕຂະໜາດນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າລວມກັນທັງນອກທັງໃນແລ້ວ ລາວເຮົາກໍຕ້ອງໃຫຍ່ໂຕຄືກັນ ໃນເມື່ອວ່າທະຫ ານເຮັດເສິກກັບປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນຕ້ອງຊະນະ ຖ້າປະຊາຊົນພະມ້າຊະນະນີ້ ຊ້າຫຼືໄວ ມັນກະຕ້ອງມີຜົນສະທ້ອນໄປຫາ ອັນນະ ປະເທດລາວ ຂະເໝນ ແລະ ປະເທດໄທນຳ ອືມ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ຄົນ ທີ່ລຸກຂຶ້ນມາຮື້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນລາວນີ້ ຍັງບໍ່ເກີດເທື່ອ ສອງຊົ່ວຄົນວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດເນາະ ອາ ອັນນັ້ນແມ່ນ ແມ່ນຄວາມຄິດລົບທີ່ສຸດ ອາດຈະເປັນການດູໝິ່ນປະໝາດເຊື້ອຊາດໂຕເອງ ກຳລັງໂຕເອ ງ ໃນປະຫວັດສາດນີ້ ບັນພະບຸລຸດເຮົານີ້ເກັ່ງເດ ຮັກສາເຂດນ້ຳແດນດິນໄວ້ ອ່າ ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ນີ້ ຍ້ອນຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ຍ້ອນຄວາມມັນອົດທົນພະຍາຍາມຂອງບັນພະບຸລຸດເຮົາ ມາຮຸ່ນນີ້ ປະຊາຊົນລາ ວ ໃນເມື່ອວ່າໂອກາດມັນມາຮອດ ກໍຕ້ອງເດີນທາງແບບດຽວກັນ ເຊັ່ນດຽວກັນຄືກັນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດນີ້ມັນຫຼຸດມືໄປໄດ້ ແລ້ວກ່ຽວກັບຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເນາະ ທີ່ມີປະມານ 10,000 ຄົນນີ້ນະ ຕາຍແດ່ເກີດໃໝ່ແດ່ ກະຍັງຢູ່ຫຼັກ 10 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າກ່ຽວກັບບັນຫາພະມ້າ ເຊັ່ນວ່າການປະທ້ວງກອງທັບພະມ້ານີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ຫຼືວ່າມັນເປັນແນວໃດ ກໍ ເຂົາເ ຈົ້າກໍມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຄ້າຍຄືກັບຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແຫຼະ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມນຶກ ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະກະມີຄວາມຝັນວ່າ ຜະເດັດການທຸກຮູບແບບນີ້ມັນຕ້ອງຈົບໄປ ມັນຕ້ອງຈົບ ເພາະວ່າມັນເປັນເ ລື່ອງອະທຳທີ່ສຸດໃນການດຳລົງຊີວິດ ລະຫວ່າງພວກກັບອຳນາດ ກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ປະຊາຊົນກາຍເປັນຂ້າທາດນີ້ ຕໍ່ໄປນີ້ໃນສະຕະວັດທີ 21 ນີ້ມັນຕ້ອງໝົດ ຄິດວ່າອຳນາດຜະເດັດການນີ້ຕ້ອງໝົດພາຍໃນສະ ຕະວັດທີ 21 ນີ້ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງບັນຫາພະມ້ານີ້ ກໍປະທ້ວງຕ່າງໆ ເພື່ອວ່າເອົາສັນຕິພາບ ແລະກໍປະຊາທິປະໄຕມາສູ່ປະຊາຊົນພະມ້າ ແຜ່ນດິນພະມ້ານີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົາເວົ້າຈັ່ງຊີ້ ວ່າສະຫາຍໃຫຍ່ເໝົາເຈີ ຕຸງເຄີຍເວົ້າວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງນີ້ມັນເກີດມາຈາກປາຍປືນ ແລະ ຂໍແຖມອີກວ່າ ໃນທົ່ວໂລກນີ້ ໃນປະຫວັດສາດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຈະແມ່ນເສລີປະຊາທິປະໄຕ ຫຼືວ່າປະຊາທິປະໄຕ ຫຼືວ່າລາຊາປະຊາທິປະໄ ຕ ແມ່ນຫຍັງກະຢ່າ ມັນເກີດມາຈາກອຳນາດປາຍປືນໝົດ ຍົກເວັ້ນເທື່ອດຽວ ຄັ້ງດຽວ ກໍຄືທ່ານຄານທີ ຂອງປະເທດອິນເດຍຫັ້ນ ທຳການປະຕິວັດປົດແອກອັງກິດອອກຈາກຄໍນີ້ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ອາວຸດ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ນອ ກນັ້ນລະແມ່ນວ່າເກີດມາຈາກອາວຸດໝົດ ແລະ ປະຊາຊົນພະມ້ານີ້ຖືກຍິງຕາຍມາແລ້ວນີ້ 50 ກວ່າຄົນນີ້ ແມ່ນວ່າກໍບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບໂດຍກຳລັງຫຍັງ ນອກຈາກປະທ້ວງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍບໍ່ມີກຳລັງປາຍປືນໃດມາຊ່ ວຍນີ້ ມັນ ມັນ ມັນສິສຳເລັດບໍ່ໃນປະເທດພະມ້າ ເຫດການໃນພະມ້ານີ້ມັນຈະມີ 2 ຈຸດ ຊຶ່ງວ່າພາໃຫ້ຜະເດັດການທະຫານນີ້ປະລາໄຊ 1 ແມ່ນກຳລັງພາຍໃນ ປະຊາຊົນເຂົາຫັ້ນບໍ່ຍອມ 2 ແມ່ນຄວາມກົດດັນຈາກຕ່ າງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ ແຕ່ວ່າອັນ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ເລື່ອງ ເລື່ອງນີ້ນີ້ມັນເປັນມາໃນອະດີດ ແລະ ຊາວໂລກ ຫຼືວ່າລັດຖະບານໃນໂລກນີ້ກໍກົດດັນ Sanction ປະເທດພະມ້າ ກະ ເຂົາກໍບໍ່ເຫັນຍອມ ບາດນີ້ກະສິວາງ Sanction ໃສ່ ກະກໍຄົງສິ ບໍ່ຍອມ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນສິເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ສິສຳເລັດຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ມີຄວາມເຫັນວ່າ ມັນຕ້ອງສຳເລັດ ແຕ່ວ່າການສູນເສຍຊີວິດນີ້ອາດສິຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າການ Sanction ຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປພ ະມ້າໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ມັນບໍ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ວ່າສະໄໝນີ້ ດຽວນີ້ມັນຮຸນແຮງຫຼາຍ ອັນນ່າ ໂດຍສະເພາະຍົກຕົວຢ່າງຄື ຢູ່ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ 10 ປະເທດນີ້ ກໍບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນແລ້ວດຽວນີ້ ໂອ ຄັນສິເວົ້າ ຄັນ ຄັນ ຄັ ນສິເວົ້າເລີຍ ອາຊຽນນີ້ອ່ອນແອຫຼາຍ ບໍ່ເປັນພື້ນ ເພາະວ່າຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າແນວໜຶ່ງ ຜູ້ໜຶ່ງຢາກເຮັດແນວໜຶ່ງ ເອົາໄປເອົາມາລະເວົ້າວ່າ ແມ່ນເລື່ອງພະມ້າ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວ ໃຜໆ ນັກການເມືອງໂລກ ຫຼືວ່າ ລັດຖະບານຂັ້ນນຳຂອງໂລກ ເຂົາກໍຮູ້ແລ້ວວ່າ ອາຊຽນນີ້ມີຄວາມອ່ອນແອ ບໍ່ເປັນຕົວເອງ ບໍ່ມີພື້ນຖານໜັກແໜ້ນ ຍົກຕົວຢ່າງການຂັດແຍ້ງກັນໃນທະເລຈີນໃຕ້ຈັ່ງຊີ້ ກະເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ແປວ່າຟ້ອນລຳວົງໃຫ້ມັນ ງາມຊື່ໆຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ຂໍຖາມອີກວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ປະຊາຊົນພະມ້າສິມີຄວາມສຳເລັດບໍ່ ປະຊາຊົນພະມ້ານີ້ຕ້ອງສຳເລັດ ປະເທດພະມ້າຈະຕ້ອງກັບຄືນມາປົກຄອງໂດຍລະບອບເສລີປະ ຊາທິປະໄຕ ເພາະວ່າ ໃນຍຸກນີ້ສະໄໝນີ້ ຜະເດັດການນີ້ໄປບໍ່ລອດແລ້ວ ຍົກຕົວຢ່າງຄືຄວາມກົດດັນທີ່ເຮົາຈະສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ລາວນີ້ ມັນກໍຈະໄປຕາມໆກັນຄືກັນ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍດັ່ງທີ່ທ່ານອະທິບາຍ ຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າຄັນວ່າສຳເລັດນີ້ ມັນກະຊິເປັນເວລາ 10 ປີ 20 ປີ 30 ປີພຸ້ນຕົວນີ້ລະ ຫຼືວ່າຈົນກວ່າຍານາງອອງຊານ ຊູກີ ໝົດອາຍຸຍ້ອນການເຖົ້າແກ່ໄປຊື່ໆບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ບໍ່ແລ້ວ ໄລຍະເວລາໃນໄວໆນີ້ແລ້ວ ເພາະວ່ າມັນຕ້ອງມີທາງອອກ ມັນຕ້ອງມີທາງອອກ ລະຫວ່າງ ອັນນ່າ ປະຊາຊົນກັບຜະເດັດການພະມ້ານີ້ ມັນ ມັນຕ້ອງມີຫົນທາງອອກ ດຽວນີ້ຜະເດັດການພະມ້າຫັ້ນ ຜະເດັດການທະຫານຫັ້ນບໍ່ຍອມ ເພາະວ່າເສຍໜ້າ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອວ່າເໝີດໂລກນີ້ ພ້ອມກັບປະຊາຊົນພາຍໃນບໍ່ຍອມແລ້ວ ມັນຕ້ອງມີຫົນທາງອອກ ແບບໃດແບບໜຶ່ງ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ກັບຄືນມາເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຄືເກົ່າ ໂອເຄ ຂໍຂອບພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວພະມ້ານີ້ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ຂໍຂອບໃຈ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ